ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂໍຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ຂ່າວສານແຫ່ງຄວາມຫວັງສຳລັບທຸກທ່ານໂດຍສະເພາະ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະ ເຮັດຫຍັງຢູ່ໃນຕອນນີ້ ລາຍການຂອງເຮົາກໍຈະມາຢູ່ເປັນເພື່ອນທ່ານຜູ້ຟັງຕາມເຊັ່ນເຄີຍ ພ້ອມກັບນຳສິ່ງດີໆ ມີປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງມາໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆມື້ ໃນວັນ ແລະ ເວລາດຽວກັນນີ້ ດັ່ງນັ້ນ ມື້ນີ້ ຂ້າພະ ເຈົ້າ ທ້າວສັນຍາ ຈະມາຢູ່ເປັນເພື່ອນທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ ນາງພອນທິບ ກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ພວກເຮົາທັງສອງມາພ້ອມກັບສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈສຳລັບທ່ານຜູ້ຟັງໂດຍສະເພາະ ສຳລັບມື້ນີ້ເຮົາມີລາຍການຫຍັງ ແດ່ ອ້າຍສັນຍາ ໃນມື້ນີ້ ທ່ານສັນຕິໄຊຈະນຳລາຍການຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ການມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງຕາມເຊັ່ນເຄີຍ ຈາກນັ້ນອ້າຍສຳລານຈະນຳເອົາບົດເພງທີ່ມ່ວນຊື່ນມາສະເໜີ ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະ ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ລາຍການທັງໝົດນີ້ຈະມາພົບກັບທ່ານອີກຈັກໜ້ອຍ ຕໍ່ໄປນີ້ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ຊີວິດເຕັມ ຮ້ອຍ ຈາກທ່ານສັນຕິໄຊໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ມື້ນີ້ພວກເຮົາຈະມາເວົ້າເຖິງ New Start ດ້ວຍພະຍັນຊະນະພາສາອັງກິດໂຕທຳອິດ N ໝາຍເຖິງອາຫານທີ່ເຮົາກິນທຸກມື້ນັ້ນມີຜົນຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງເຮົາທຸກຄົນ ມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຈະຂໍເວົ້າກ່ຽວກັບ ສັດຕູຕົວຮ້າຍຂອງຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາທີ່ມາຈາກອາຫານ ນັ້ນກໍຄື ໄຂມັນ ທ່ານຜູ້ຟັງຮູ້ບໍ່ວ່າທຸກມື້ນີ້ການກິນໄຂມັນຂອງຄົນລາວເຮົາເພີ່ມຂຶ້ນ ເກືອບເທົ່າກັບຄົນຕາເວັນຕົກ ແຕ່ກ່ອນຄົນລາວເຮົາກິນໄຂມັນ ໜ້ອຍ ແລະ ບໍ່ມີຄົນເປັນໂລກເຊັ່ນ ໂລກຫົວໃຈ ຄວາມດັນເລືອດສູງ ໂລກເບົາຫວານ ຫຼື ໂລກມະເຮັງຫຼາຍປານໃດ ໄຂມັນມີປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບ ຖ້າເຮົາກິນຢ່າງພໍດີ ແຕ່ ຖ້າເຮົາກິນຫຼາຍເກີນໄປ ຈະເປັນອັນຕ ະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ເຮົາມາຟັງນຳກັນວ່າ ໄຂມັນມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍ ເພາະມັນເປັນສານອາຫານທີ່ຈຳເປັນສຳລັບຮ່າງກາຍ ແລະ ເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານ ໄຂມັນສາມາດໃຫ້ພະລັງງານສອງເທົ່າ ເມື່ອຮ່າ ງກາຍຂອງເຮົາມີພະລັງງານຫຼາຍເກີນໄປ ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຈະສະສົມໄວ້ເພື່ອເປັນພະລັງງານສຳຮອງ ໄຂມັນເປັນສ່ວນປະກອບສຳຄັນໃນໂຄງສ້າງຂອງຈຸລັງ ແລະ ມີໜ້າທີ່ຫຸ້ມຫໍ່ໃຫ້ຮ່າງກາຍອົບອຸ່ນ ຫໍ່ ຫຸ້ມປະສາດຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍ ນອກຈາກນີ້ຍັງເປັນບ່ອນສະສົມວິຕາມິນ A ວິຕາມິນ D ວິຕາມິນ B ແລະ ວິຕາມິນ K ວິຕາມິນເຫຼົ່ານີ້ເປັນວິຕາມິນທີ່ສາມາດລະລາຍໄຂມັນທີ່ມີປະໂຫຍດ ແລະ ສຳຄັນຕໍ່ຮ່າງກາຍຂ ອງພວກເຮົາຫຼາຍ ສຸຂະພາບຈະດີຫຼືບໍ່ນັ້ນ ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບປະລິມານໄຂມັນທີ່ພວກເຮົາກິນເຂົ້າໄປ ເພາະສະນັ້ນ ເຮົາຄວນຫຼີກລ້ຽງການກິນໄຂມັນທີ່ໄດ້ມາຈາກສັດ ແລະ ເນີຍປະເພດຕ່າງໆ ສ່ວນໄຂມັນ ທີ່ໄດ້ມາຈາກພືດນັ້ນ ກໍມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຮ່າງກາຍຄືກັນ ແຕ່ວ່າຄວາມສ່ຽງນັ້ນນ້ອຍກວ່າໄຂມັນທີ່ມາຈາກສັດ ໂດຍສະເພາະໄຂມັນທີ່ເອີ້ນວ່າ ຄໍເລດສະເຕີຣໍ ເປັນໄຂມັນທີ່ກໍ່ໃຫ້ຮ່າງກາຍມີບັນຫາຫຼາຍຢ່າງ ໄຂ ມັນຊະນິດນີ້ ຮ່າງກາຍສາມາດສ້າງຂຶ້ນມາເອງໄດ້ ແລະ ເຮົາກໍໄດ້ມາຈາກຊີ້ນ ແລະ ນົມເທົ່ານັ້ນ ບັນຫາກໍຄື ພວກເຮົາເບິ່ງບໍ່ເຫັນໄຂມັນທີ່ຢູ່ໃນອາຫານທີ່ພວກເຮົາກິນເຂົ້າໄປໃນແຕ່ລະມື້ ໄຂມັນບາງຊະນິດ ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຫົວໃຈ ແລະ ເສັ້ນເລືອດ ເຊິ່ງເຮົາເອີ້ນວ່າ High Density Lipoprotein ຫຼື HDL ໄຂມັນຊະນິດນີ້ຈະຊ່ວຍນຳເອົາໄຂມັນຄໍເລສທີ່ເກາະຕິດຕາມເສັ້ນເລືອດໄປສູ່ຕັບ ແລ້ວຈາກນັ້ນ ຕັບກໍຈະຂັບໄລ່ອອກຈາກຮ່າງກາຍ ເຮົາສ າມາດເພີ່ມໄຂມັນທີ່ດີ HDL ທີ່ປະກອບດ້ວຍກົດໂອລີອິດ ໄດ້ມາຈາກໝາກກອກເທດ ໝາກອາໂວກາໂດ ຖົ່ວດິນ ເປັນຕົ້ນ ການເຊົາດື່ມເຫຼົ້າ ການອອກກຳລັງກາຍໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ການບໍ່ກິນອາຫານທີ່ຫວານເກີນໄປ ຈະ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍມີໄຂມັນທີ່ດີເພີ່ມຂຶ້ນ ນອກຈາກນີ້ ໂອເມກາ 3 ເຊິ່ງເປັນໄຂມັນປະເພດທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ແລະ ຫຼາຍຄົນເຊື່ອວ່າ ໂອເມກາ 3 ນີ້ ສາມາດຫຼຸດໂອກາດຂອງໂລກຫົວໃຈໄດ້ ແລະ ໂລກມະເຮັງນຳອີກ ໂອເມກາ 3 ມີຫຼາຍຢູ່ໃນປານ້ຳເຢັນ ການກິນພືດຈຳພວກຖົ່ວ ແລະ ພືດຜັກຕ່າງໆ ກໍເປັນແຫຼ່ງໂອເມກາ 3 ທີ່ດີຂອງຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາໄດ້ຄືກັນ ທ່ານຜູ້ຟັງ ອັນຕະລາຍທີ່ເກີດມາຈາ ກໄຂມັນ ກ່ຽວຂ້ອງກັບສາເຫດຂອງການຕີບແຂງຂອງເສັ້ນເລືອດ ໄຂມັນສ່ວນຫຼາຍຄືສາເຫດຂອງມະເຮັງເຊັ່ນ ມະເຮັງເຕົ້ານົມ ເກີດຈາກການກິນໄຂມັນຫຼາຍເກີນໄປ ຄົນທີ່ກິນໄຂມັນຈະເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍ ແລະ ຄວບຄຸມນ້ຳໜັກຍາກ ການມີນ້ຳໜັກເກີນ ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດ ອື່ນໄດ້ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ຄວາມດັນເລືອດສູງ ເບົາຫວານ ພະຍາດທີ່ກ່ຽວກັບລະບົບການຍ່ອຍອາຫານ ມີບັນຫາໃນລະບົບຂອງນ້ຳບີ ແລະ ຂໍ້ຕ່ າງໆຕາມຮ່າງກາຍ ທ່ານຜູ້ຟັງ ໃນສະໄໝທີ່ພະເຈົ້າອະນຸຍາດໃຫ້ມະນຸດກິນຊີ້ນສັດໄດ້ ພະເຈົ້າຊົງຫ້າມພວກເຮົາບໍ່ໃຫ້ກິນໄຂມັນ ຫຼື ເລືອດຂອງສັດ ຄົນໃນສະໄໝນັ້ນຍຶດຖື ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄຳສອນນັ້ນສືບຕໍ່ກັ ນມາ ເຮົາຈະເຫັນວ່າຄົນປະເທດອິດສະຣາເອນໃນປັດຈຸບັນນີ້ ເມື່ອມີການຂ້າສັດເປັນອາຫານ ພວກເຂົາຈະລອກເອົາໄຂມັນອອກ ແລະ ບໍ່ກິນເລືອດສັດທຸກປະເພດ ດ້ວຍເຫດນີ້ ຊາວຢິວ ຈຶ່ງມີສຸຂະພາບດີກວ່ າຄົນຊາດທົ່ວໄປ ຈາກຄຳສອນນີ້ ໄດ້ມີກຸ່ມຄຣິສຕຽນທີ່ນຳມາປະຕິບັດ ບາງຄົນເລືອກກິນອາຫານເຈເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການກິນໄຂມັນຂອງສັດ ເພາະເຫດນີ້ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ບໍ່ກິນໄຂມັນສັດມີສຸຂະພາບດີ ບໍ່ສ່ຽງຕໍ່ ການກະຕຸ້ນໃຫ້ໄຂມັນຕັນເສັ້ນເລືອດ ບັນຫາຂອງນ້ຳມັນທີ່ພວກເຮົາເຫັນ ເຊິ່ງເປັນໂທດຕໍ່ຮ່າງກາຍນັ້ນ ມາຈາກການປຸງແຕ່ງອາຫານ ຫຼື ການຈືນດ້ວຍນ້ຳມັນ ສະນັ້ນ ເວລາທີ່ທ່ານຊື້ເຂົ້າໜົມ ຖ້າທ່ານສັງເກດ ເຫັນນ້ຳມັນສີດຳ ຫຼື ເວລາຊີມມີກິ່ນເໝັນ ນັ້ນສະແດງວ່ານ້ຳມັນທີ່ໃຊ້ນັ້ນເປັນນ້ຳມັນເກົ່າທີ່ໃຊ້ແລ້ວມາຫຼາຍເທື່ອ ອາຫານ ຫຼື ເຂົ້າໜົມຈືນທີ່ໃສ່ຖົງ ຫຼື ໃສ່ກະປຸກໄວ້ດົນ ຈະສົ່ງກິ່ນເໝັນໄດ້ ເພາະສະນັ້ນ ເຮົາຄວນເ ລືອກໃຫ້ດີກ່ອນທີ່ຈະຊື້ອາຫານຕາມທ້ອງຕະຫຼາດມາກິນ ແລະ ຄວນຄຳນຶງວ່າ ມັນດີສຳລັບສຸຂະພາບຂອງເຮົາຫຼືບໍ່ ແລະແລ້ວ ເວລາຂອງພວກເຮົາກໍໝົດລົງອີກ ສຳລັບມື້ນີ້ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນ ໂອກາດໜ້າ ສະບາຍດີ ທ່ານສັນຕິໄຊໄດ້ນຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງໄປແລ້ວ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຖືໂອກາດນີ້ແນະນຳປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເຊິ່ງເປັນຄູ່ມືໃນການຮັກສາສຸຂະພາບດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ

ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ເຊີນທ່ານຮັບຟັງເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ເມື່ອເດືອນສິງຫາຄົມ ປີ ພ.ສ 2551 ປະຊາຊົນຊາວເມັກຊິໂກນັບແສນໆຄົນ ໄດ້ຮ່ວມຕົວກັນເດີນຂະບວນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານຈັດການກັບບັນຫາອາດຊະຍາກຳໃນປະເທດ ເພາ ະມີຄົນຖືກປຸ້ນ ຖືກຕີ ຂ້າ ຂົ່ມເຫັງ ຈັບໂຕໄປຮຽກຄ່າໄຖ່ ຢາເສບຕິດກໍລະບາດຢ່າງໜັກ ຈົນປະຊາຊົນທົນບໍ່ໄດ້ ຈຶ່ງໄດ້ລຸກຂຶ້ນມາປະທ້ວງ ຮ້ອງຂໍໃຫ້ລັດຖະບານແກ້ໄຂບັນຫາອາດຊະຍາກຳເຫຼົ່ານີ້ ໃນບ້ານເມືອງ ເຮົາກໍບໍ່ແມ່ນຂອງທຳມະດາ ບັນຫາຢ່າງດຽວກັນນີ້ກໍມີມາທຸກວີ່ທຸກວັນ ເລື່ອງລັກເລັກຂະໂມຍນ້ອຍກໍມີໃຫ້ເຫັນກັນທົ່ວໆໄປ ຍິ່ງເວລາເສດຖະກິດກຳລັງປັ່ນປ່ວນເຫຫວນ ກໍຍິ່ງມີບັນຫາ ເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ເລື້ອຍໆ ທີ່ໜ້ າເປັນຫ່ວງກໍຄືບັນຫາຢາເສບຕິດ ເຊັ່ນ ຢາບ້າ ທີ່ພະຍາຍາມຫຼັ່ງໄຫຼກັນເຂົ້າມາໃນບ້ານຂອງພວກເຮົາຢ່າງບໍ່ຂາດສາຍ ເຮົາໄດ້ຍິນຄຳກ່າວຈາກຄຳພະຍາກອນກຸງສີອະຍຸທະຍາຈົນຈື່ທ່ອນສຸດທ້າຍທີ່ກ່າວໄ ວ້ວ່າ ກະເບື້ອງຈະເຟື່ອງຟູລອຍ ນ້ຳເຕົ້າ ອັນລອຍນັ້ນຈະຖອຍຈົມ ໝາຍເຖິງການເຮັດຊົ່ວຈະເພີ່ມທະວີຂຶ້ນ ກາຍເປັນອຳນາດຄອບງຳ ຂະນະທີ່ຄວາມດີຄົນດີຈະຕ້ອງລົ້ມຫາຍຕາຍຈາກໄປ ເປັນສະພາບທີ່ທຸກ ຢ່າງປ່ຽນຫົວປ່ຽນຫາງກັນໄປໝົດ ນີ້ຄືຄວາມຈິງທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນໂລກທຸກວັນນີ້ ເຮົາຈະໄດ້ຂ່າວວ່າພວກຜູ້ທີ່ມີອິດທິພົນທາງດ້ານການເງິນສາມາດເຮັດຜິດໄດ້ໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບໂທດ ຫຼືການທຸດຈະລິດຄໍຣັບ ຊັນສ້າງຄວາມເສື່ອມໂຊມໃຫ້ແກ່ບ້ານເມືອງ ແຕ່ຄົນກັບຍົກຍ້ອງ ແລະ ສັນລະເສີນ ເພາະເງິນທອງ ແລະ ຕຳແໜ່ງໜ້າທີ່ຂອງຄົນເຫຼົ່ານັ້ນ ໃນເລື່ອງນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍນຳເອົາສະພາບເຫດການຂອງໂລກໃນສະ ໄໝໂບຮານເມື່ອກ່ອນ ທີ່ພຣະເຈົ້າຈະສົ່ງນ້ຳມາຖ້ວມໂລກ ເພື່ອຊຳລະ ແລະ ທຳລາຍຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງມະນຸດ ພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີໄດ້ບັນທຶກໄວ້ວ່າ ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງມະນຸດໃນໂລກເລີ່ມທະວີມາກຍິ່ງ ຂຶ້ນ ແລະ ຄວາມຄິດຈິດໃຈຂອງເຂົາກໍໂນ້ມອຽງໄປໃນທາງທີ່ຊົ່ວຢູ່ສະເໝີ ເຮົາຈະເຫັນວ່າພາສາຂອງມະນຸດໃນສະໄໝນັ້ນບໍ່ສາມາດບັນລະຍາຍເຖິງພາບແຫ່ງຄວາມຕົກຕ່ຳທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບສັງຄົມຂອງມະນຸ ດໄດ້ ເພາະແມ້ແຕ່ຄວາມຄິດຈິດໃຈກໍມີແຕ່ສິ່ງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍ ຄົນເຮົາເມື່ອຄິດຈະທຳສິ່ງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າຢ້ານ ເພາະເຂົາວາງແຜນໄວ້ແລ້ວ ແລະ ດຳເນີນຊີວິດໄປຕາມຫົນທາງອັນຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຂົ າ ຈາກສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຄັ້ງນັ້ນ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກແພງ ໃນຍຸກສຸດທ້າຍໂລກຈະເປັນຢ່າງໃດ ກໍມີຄຳທຳນາຍໄວ້ໃນພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີ ຊຶ່ງກ່າວວ່າ ເມື່ອມະນຸດຫັນຫຼັງໃຫ້ກັບພຣະເຈົ້າ ຫັນຫຼັງໃຫ້ກັບສິນທຳ ສັງ ຄົມມະນຸດຈະເປັນຢ່າງນີ້ ຈົ່ງເຂົ້າໃຈຂໍ້ນີ້ຄືວາລະສຸດທ້າຍນັ້ນຈະເປັນວາລະທີ່ໜ້າຢ້ານ ເພາະຜູ້ຄົນຈະເຫັນແກ່ຕົວ ຮັກເງິນທອງ ໂອ້ອວດ ຍິ່ງຍະໂສ ຊອບດູໝິ່ນນິນທາ ບໍ່ເຊື່ອຟັງພໍ່ແມ່ ມີຄວາມອະກະຕັນຍູ ມີກາ ນຊົ່ວຮ້າຍ ໄຮ້ມະນຸດສະຍະທຳ ບໍ່ໃຫ້ອະໄພໃຫ້ແກ່ກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ຍັງໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ ເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າກຽດໜ້າຊັງ ມີການໂອຫັງ ຮັກຄວາມສະໜຸກຫຼາຍກວ່າຮັກພຣະເຈົ້າ ຍຶດຖືທາງພຣະເຈົ້າແຕ່ພຽງເປືອກນອ ກ ແຕ່ປະຕິເສດລິດເດດຂອງພຣະອົງ ຈົ່ງຢ່າກ່ຽວຂ້ອງກັບຄົນພວກນັ້ນ ຈາກຂໍ້ຄວາມທີ່ອ່ານມານີ້ ທ່ານຜູ້ຟັງຄິດວ່າເປັນຢ່າງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າມາຫຼືບໍ່ ຄຳຖາມກໍຄື ເຮົາຈະເຮັດຢ່າງໃດດີ ເພື່ອຈະ ບໍ່ໃຫ້ເອົາຕົ ວເຂົ້າໄປແປດເປື້ອນກັບສິ່ງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍທັງຫຼາຍ ເໝືອນກັບຄຳສອນທີ່ກ່າວໄວ້ໃນຕອນທ້າຍຂອງຄຳທຳນາຍນີ້ວ່າ ຈົ່ງຢ່າກ່ຽວຂ້ອງກັບຄົນພວກນັ້ນ ທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງທີ່ສຸດກໍຄືພວກລູກໆຫຼານໆຂອງເຮົານັ້ນຕິ ເພ າະທຸກວັນນີ້ມີສິ່ງທີ່ຍຸຍົງຢ່າງເຫຼືອຫຼາຍ ທ່ານຜູ້ຟັງລອງຍ່າງໄປເບິ່ງຢູ່ຕາມຕະຫຼາດນັດ ຫຼືຕາມຮ້ານຄ້າໃນເມືອງ ທີ່ເຂົາພາກັນຂາຍແຜ່ນ CD ໜັງ CD ເກມ ທ່ານຈະເຫັນວ່າມີແຕ່ເລື່ອງຕີຂ້າ ຟັນລັນແທງ ທີ່ມຸ່ງຫວັງ ໃນການຕໍ່ສູ້ ຫັກລ້າງທຳລາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເດັກຫຼາຍຄົນມີຄວາມຄິດອ່ານທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ໝັ້ນຄົງ ຫຼົງໄປເຮັດຕາມເພາະເຂົາບໍ່ຮູ້ ແລະ ກັບພໍ່ແມ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ລູກໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເດັກນ້ອຍທີ່ກຳລັງກ້າວເ ຂົ້າສູ່ໄວລຸ້ນ ປະສົບປະການຂອງການເປັນຄູ ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສັງເກດວ່າ ເດັກນ້ອຍຕັ້ງແຕ່ອາຍຸເວລາຢູ່ໃນ ປໍ 6 ໄປຈົນເຖິງມໍປາຍ ເປັນຊ່ວງຫົວລ້ຽວຫົວຕໍ່ທີ່ສຳຄັນຫຼາຍທີ່ສຸດ ເຂົາຈະຖືກຊັກຈູງຈາກເ ພື່ອນໄດ້ງ່າຍ ຖ້າເຂົາຄົບເພື່ອນດີ ໃຝ່ໃຈໃນການຮຽນ ເດັກກໍຈະປະສົບຄວາມສຳເລັດ ແຕ່ເຂົາໄປຄົບກັບເພື່ອນທີ່ຊວນທ່ຽວ ກາງຄືນ ມັກຈະມີສິ່ງເສບຕິດເຂົ້າມາກ່ຽວຂ້ອງດ້ວຍ ປັນຫາຂອງສັງຄົມປັດຈຸບັນ ກໍຄືພໍ່ແມ່ບໍ່ມີເວລາໃຫ້ລູກ ເຮັດໃຫ້ເຂົາບໍ່ມີທີ່ປຶກສາ ບໍ່ມີໃຜຄອຍຊີ້ນຳ ເດັກນ້ອຍຈະເຮັດຕາມທີ່ເຂົາເຫັນ ຫຼື ຕາມເພື່ອນ ທັງໃນດ້ານດີ ແລະ ດ້ານຮ້າຍ ພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີໄດ້ສອນວ່າ ຈົ່ງຝຶກເດັກນ້ອຍໃນທາ ງທີ່ເຂົາຄວນຈະເດີນໄປ ແລະ ເມື່ອເຂົາເປັນຜູ້ໃຫຍ່ແລ້ວ ເຂົາຈະບໍ່ພາກຈາກທາງນັ້ນ ເຮົາຕ້ອງທຸ່ມເທທຸກຢ່າງເພື່ອເດັກນ້ອຍຈະໄດ້ປອດໄພຈາກສິ່ງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍທັງຫຼາຍທັງປວງ ນີ້ຄືງານຫຼັກໆຂອງພໍ່ແມ່ ເ ພາະຖ້າສູນເສຍເຂົາໄປແລ້ວ ຕໍ່ໃຫ້ມີຊັບສິນມາກມາຍພຽງໃດ ກໍບໍ່ສາມາດຊື້ເຂົາກັບມາໄດ້ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ມາຮອດບ່ອນນີ້ ເວລາຂອງພວກເຮົາກໍໄດ້ໝົດລົງອີກແລ້ວ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍກ່າວຄຳວ່ າ ສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາ ງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອັດເວນຕິສສາກົນ AWR ທ່ານຜູ້ຟັງເອີຍ ລາຍການຂອງເຮົາມີປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ຢາກຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ອ່ານຟຣີທຸກຄົນ

ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ໄດ້ອີກໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວສຸຂະພາບ ແລະ ຄຳສອນຂອງພະເຢຊູ ຢ່າລືມຕິດຕາມຮັບຟັງເດີ້ທ່ານຜູ້ຟັງ
ລາຍການຂອງເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງກະລຸນາຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ເດີ້ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີຈະສົ່ງປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເພື່ອເປັນການຂອບໃຈທ່ານຜູ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຟ້າວຂຽນເຂົ້າມາແດ່ເດີ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ສຳລັບມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າ ທ້າວ ສັນຍາ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ ນາງ ພອນທິບ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ